ການສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳຈາກແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວໄປຈີນ ປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ກ່ຽວກັບຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເພາະທາງການຈີນກຳນົດໃຫ້ສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ແຕນເທົ່ານັ້ນ ຊົງຣິດ ໂພ ນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ພອນໄຊ ແກ້ວສົມພັນ ເຈົ້າເມືອງເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກະເສດຕະກອນລາວໃນເຂດເມືອງບຸນເໜືອ ກຳລັງປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັ ບການສົ່ງຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳໄປຈີນ ເພາະທາງການຈີນໄດ້ປະກາດສັ່ງຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳຈາກລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງຈີນກັບລາວ ທີ່ເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ ນຳເຂົ້າຜົນຜະລິດ ກະສິກຳຈາກແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນທີ່ບໍ່ເຕັນໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ກ່ຽວກັບຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ເພີ່ມສູ ງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ກະເສດຕະກອນລາວຈະຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳໄປຈີນ ຕາມການກຳນົດຂອງທາງການຈີນດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພອນໄຊ ບອກດ້ວຍວ່າ ໃນປີ 2018 ພາກເສດຖະກິດໃນເຂດເມືອງບຸນເໜື ອ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 13 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມ 339 ຕື້ກີບ ທີ່ຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນ 24,000 ກວ່າຄົນ ໄດ້ທີ່ລະດັບ 14.1 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນໃນປີ 2018 ຊຶ່ງໃນ ນີ້ແບ່ງເປັນຜົນຜະລິດກະສິກຳ ໃນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 184 ຕື້ກີບ ຫຼື ກວ່າ 54 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມ ສະນັ້ນ ການທີ່ທາງການຈີນໄດ້ກຳນົດມາດຕະການນຳເຂົ້າຜົນຜະລິດກະສິກຳຈາກລາວດັ່ງກ່ າວນີ້ ຈຶ່ງກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ເມືອງບຸນເໜືອ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພອນໄຊ ຢືນຢັນວ່າ ຍ້ອນທາງ ສປ ຈີນ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ພວກເຮົາຜະລິດໄດ້ນີ້ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳພວກເຮົານີ້ ລົງທຶນໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດ ສິນຄ້າກະສິກຳຫຼາຍໆອັນກະຜະລິດອອກມາ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ໄປຜ່ານ ດ່ານສາກົນຢູ່ດ່ານບໍ່ແຕນແດນຄຳຫັ້ນ ເຖິງວ່າພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ອັນນີ້ຈະເປັນໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ບໍ່ໄດ້ລາຍຮັບ ໂດຍອີງຕາມສູນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າຂອງທາງການຈີນ ລາຍງານວ່າ ໃນຊ່ວງປີ 2015 ຫາ 2018 ຈີນໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກລາວ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທາງການຈີນໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແກ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າສະເລ່ຍເກີນ ກວ່າ 70 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດໃນແຕ່ລະປີ ທັງນີ້ ໂດຍສິນຄ້າຫຼັກທີ່ຈີນນຳເຂົ້າຈາກລາວ ເຊັ່ນ ກາແຟ ຊາ ຢາງພາລາ ກ້ວຍຫອມ ໃບຢາສູບ ຖົ່ວ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ສ່ວນອ້ອຍນັ້ນ ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າໂດຍຜ່າ ນດ່ານຊາຍແດນທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງລາວກັບຈີນໄດ້ຕໍ່ໄປ ເພາະໄດ້ມີການລົງນາມຮັບຊື້ອ້ອຍຈາກລາວ ໂດຍຜູ້ປະກອບການໂຮງງານນ້ຳຕານໃນແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ທາງດ້ານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ADB ປະຈຳລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ສະພາວະການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຕ້ອງຜະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອ ງ ໂດຍໃນຊ່ວງຫ້າເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ນີ້ ກໍປາກົດວ່າລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 444.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າສ ະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄປຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2019 ກໍເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ລາວຈະຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 1,065 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ ານມາ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວມີມູນຄ່າລວມ 11,258 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກ 5,410 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າ 5,848 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 10.9 ເປີເຊັນ ແລະ 21 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ສ່ວນໃນຊ່ວງ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 4,111.66 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກ 1,833.78 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າ 2,277.88 ລ້ານໂດລາສ ະຫະລັດ ຊຶ່ງເກີນກວ່າ 53 ເປີເຊັນ ເປັນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ ໃນຂະນະທີ່ລາວສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປໄທໄດ້ພຽງ 22.7 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການຄ້າດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າລາວຍັງຈະຕ້ອງຕົກເປັນຝ່ າຍທີ່ເສຍປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທ ໃນປີ 2019 ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 1,500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ